SBS Radio ລາວ ໂຄວິດ-19 ມັນຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນສັດຕູຂອງມະນຸດທີ່ລາມອອກມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດຕິດຕາມມອງເບິ່ງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ແບບໃດກັນ ໂຄວິດ-19 ທີ່ປ່ ຽນຕົນປ່ຽນໂຕ ປ່ຽນລວດລາຍກົນອຸບາຍຂອງມັນ ກຳລັງມີຂຶ້ນຢູ່ໃນໂລກນີ້ ດັ່ງສາຍພັນເຊົາອາຟຣິກາ ບຣາຊິລ ແລະ ອັງກິດເປັນຕົ້ນ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ສ້າງຄວາມຫ່ວງໃຍໃຫ້ຄົນເຮົາຫຼາຍກວ່າໂຄວິດ-19 ອັນ ປົກກະຕິ ສາຍພັນໃໝ່ອັນລ່າສຸດທີ່ເຫັນມີແມ່ນສາຍພັນອັງກິດ ແລະ ກ່ອນນີ້ມີສາຍພັນບຣາຊິລ ແລະ ເຊົາອາຟຣິກາດ້ວຍ ນັກວິທະຍາສາດຕິດຕາມມອງເບິ່ງພວກມັນໄດ້ແບບໃດກັນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຕິດ ຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງໂຄວິດ-19 ແມ່ນໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຮອບດ້ານຢ່າງໜັກໜ່ວງ ນ້ຳຮ່ອງທີ່ເປັນນ້ຳເສດນ້ຳເຫຼືອກໍຍັງຖືກນຳໄປກວດເບິ່ງວ່າມີວີ່ແວວຂອງແມ່ພະຍາດໂ ຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ ໜ້າທີ່ Wellcome Sanger Institute ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບ Cambridge ໃນປະເທດອັງກິດ ມີຕົວຢ່າງມາກມາຍທີ່ເອົາມາຈາກສູນກາງການກວດຕ່າງໆ ອັນມາກມາຍໃນປະເທດອັງກິດ ໃນນັ້ນມີດ້ວຍໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເຊົາອາຟຣິກາ ແຕ່ບັດນີ້ຊ້ຳ ພັດມີໂຄວິດ-19 ທີ່ປ່ຽນຕົນປ່ຽນໂຕເປັນສາຍພັນໃໝ່ອີກ ທີ່ນັກວິທະຍາສາດຕ່າງໆທັງຫຼາຍສຶກສາເບິ່ງວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຢູ່ຈະສາມາດ

ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນສູນກາງການເຝົ້າລະວັງເບິ່ງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ຂອງປະເທດອັງກິດ ສະຖາບັນນັ້ນກະທຳການຄົ້ນຄວ້າອັນໃຫຍ່ໂຕເປັນຂັ້ນອຸດສາຫະກຳ ຕົວຢ່າງຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ຫຼາຍນັກວິທະ ຍາສາດສາມາດຮູ້ເຫັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດອັນທັນສະໄໝສາມາດອ່ານ ແລະ ຮູ້ກົດຂອງເຈເນຕິກທັງໝົດຂອງໂຄວິດ-19 ຈີນ ຊູເກັນຊິງ ໃຊ້ເວລາເປັນມື້ເພື່ອຈະຮູ້ເຫັນການປ່ຽນແປ ງຕົນໂຕຂອງໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ ປ່ຽນເປັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ ແຕ່ອຸປະກອນໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີອັນກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ສາມາດຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເບິ່ງພະຍາດໄວຣັສຕ່າງໆໄດ້ເຖິງ 20,000 ໂຕໃນແຕ່ລະ ສັບປະດາ ໂດຍບໍ່ມີເວລາຢຸດຢັ້ງໃດໆ ຍານາງ Denise Weldon

ຈົນຮອດເມື່ອເວລາອອກໄປຈາກອຸປະກອນເຮັດວຽກຢູ່ທຸກເວລາ ຍານາງກໍເວົ້າອີກວ່າ There's much more ກ່ອນໜ້າວິກິດໂຄວິດ-19 ອຸປະກອນຕ່າງໆນັ້ນ ຖືກໃຊ້ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບພະຍາດຕ່າງໆ ແຕ່ການຄົ້ນ ຄວ້າຕ່າງໆນັ້ນຖືກໂຈະໄວ້ແລ້ວ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນ South Africa ພິສູດໃຫ້ຮູ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ມັນຜ່າຜ່ານພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ ທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ແຕ່ບັດນີ້ຫ້ອງວິທະຍາສາດຂອ ງປະເທດອັງກິດນັ້ນ ຮູ້ເຫັນພະຍາດອັນແປກໆຕື່ມອີກ ພະຍາດໄວຣັສອັນແປກໆອັນໜຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນອັນທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ VUI 202 ຂີດ 102 ຂີດທັບ 03

ບໍ່ແມ່ນວ່າປະເທດອັງກິດໂຊກບໍ່ດີ ຫຼື ມີກໍລະນີສາຍພັນໃໝ່ຕື່ມອີກ ແຕ່ມັນແມ່ນຍ້ອນທີ່ປະເທດອັງກິດຊອກເບິ່ງຊອກຮູ້ຊອກເຫັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂລກມະນຸດເຮົານີ້ຊິບໍ່ດັບສູນຊະບໍ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆ ຮ່ວມມິດຮ່ວມພະລັງກັນ ກິນຫົວມະນຸດຄົນເຮົາທັງໝົດ ແລ້ວບໍ່ແລ້ວ ຊ້ຳຜັດວ່າຢູ່ໃນນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຂີງລະ ຂີງຊື່ ກໍມີລາຄາເຖິງ 60 ໂດລາຕໍ່ກິໂລແລ້ວ ຄື 6 ຂີດຕໍ່ 6 ດ ອນ ຈົນວ່າມີບັນຫາຈະກິນຂົ້ວຊີ້ນໃສ່ຂີງ ຫຼື ຈະກິນສົ້ມຜັກກັບຂີງ ຫຼື ຂີງກັບສົ້ມປາແລ້ວບັດນີ້ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ